بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكىدە مەن ئىرادە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە. تۆۋەندە ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەرتىبى بويىچە ئالدى بىلەن قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلايسىلەر. بۈگۈنكى قىسقا خەۋەرلىرىمىزنى ئۆز مۇخبىرىمىز جەۋلان تەييارلىغان.
شىنجاڭ خەۋەرلىرى تورىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، بەشىنچى ئاپرېل كۈنى كېسەللىك ئالامىتى يوق دەپ قارالغان يەتتە يۇقۇمدار كۆپەيگەن بولۇپ، ئۈرۈمچىدە ئىككى، شۇيموگۇدا ئىككى، خوشۇت ناھىيەسىدە بىر، سانجىدا ئىككى يۇقۇمدار كۆپەيگەن. شۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇر رايونىدا كېسەللىك ئالامىتى يوق دەپ قارالغان يۇقۇمدار ئاتمىشقا يەتكەن. تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى ئۈرۈمچى سايباغ رايونىدا كېسەللىك ئالامىتى يوق دەپ قارالغان بىر يۇقۇمدار بايقالغانلىقى ئۈچۈن،

خەۋەرلەرگە قارىغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن ئايدا ۋىرۇس يامراپ كېتىشنى تىزگىنلەش ئۈچۈن ئىلگىرى ئاخىرى بولۇپ شېنجېن شاڭخەي شەھەرلىرىنى قامال قىلغان ۋە بەزى خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئاچلىقتىن ئۆلۈشىگە سەۋەب بولغانىدى كانادا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مېلانى جولىي بەشىنچى ئاپرېل كۈنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى بىلەن تېلېفونلاشقاندا ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى تىلغا ئالغان بۇ ھەقتە ئېلان قىلىنغان خەۋەرلەرگە قارىغاندا كانادا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مېلانى جولى كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە قانۇنغا ھۆرمەت قىلىش پرىنسىپىدا چىڭ تۇرىدىغانلىقى ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۆتكەن يىللاردا خىتاي ھۆكۈمىتى كانادا پۇقرالىرىنى ئۆچ ئېلىش خاراكتېرلىك تۇتقۇن قىلغان ھەتتا بىرسىنى ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلغان بولۇپ كانادا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بۇنىمۇ تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن ۋە خىتايغا

ماقالىدە بىلدۈرۈلۈشىچە، بېدېتې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى تەكشۈرىدىغانلىقىنى تۇنجى قېتىم ئېلان قىلغان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى مىشېل باچېلېت ئۇيغۇر رايونىغا بېرىپ ئەھۋالنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرمەكچى بولغان ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا بىرمۇنچە شەرت قوشۇپ تۇرۇۋالغاچقا تەكشۈرۈش ئەمەلدىن قالغان مىشېل باچېلېت ئىشخانىسى ئۆتكەن يىل توققۇزىنچى ئايدا ئارقىدىن يەنە ئون ئىككىنچى ئايدا ئۇيغۇر رايونى ھەققىدىكى دوكلاتنى ئېلان قىلىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغان بولسىمۇ ئەمما ئېلان قىلمىغان ھەتتا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى كىرىپ ئارىدىن نەچچە ئاي ئۆتكەندىمۇ ئېلان قىلمىغان بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا يۈز توقسان ئىككى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى بىرلىكتە ئىمزالىق خەت يېزىپ مىشېل باچېلېتنى قىستىغان چاغدا ئۇ بەشىنچى ئايدا خىتايغا تەكشۈرۈشكە بارىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە بۇ دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىشى ناھايىتى مۇھىم بولۇپ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتقان قەبىھ جىنايەتلىرى بې دې تې مۇتەخەسسىسلىرى ئارقىلىق دەلىللەنسە ۋە دۇنياغا ئاشكارىلانسا خىتايغا تولىمۇ پايدىسىز بولىدىكەن شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىشىغا ئىزچىل قارشى تۇرۇپ كېلىۋاتقان بولۇپ ئەگەر مىشېل بەچلېت بۇ دوكلاتنى ھازىر ئېلان قىلىۋەتسە خىتايدىكى زىيارىتى سۇغا چىلىشىدىكەن ھالبۇكى مىشېل بەچلېتنىڭ بەشىنچى ئايدىكى خىتاي زىيارىتى

بۇ توسقۇنلۇقلارنى يەڭگەندىن كېيىن دۈشمەنگە ئومۇميۈزلۈك ھۇجۇم قىلىشتىن ئىلگىرى ئادەمسىز ئۇرۇش ئايروپىلانى ئارقىلىق جەڭ مەيدانىنى تەكشۈردى ئېلېكتر سىگنالىنىڭ بېسىمىنى ئۆلچىدى خىتاينىڭ ھەربىي مۇتەخەسسىسلىرى بۇ مانېۋىرغا يۇقىرى باھا بېرىپ ئۇكرائىنادا بولۇۋاتقان ئۇرۇش بولسۇن ياكى خىتاينىڭ سىرتىدا بولۇۋاتقان ئۇرۇش بولسۇن ئەسكەرلەر مۇرەككەپ قىيىنچىلىققا ۋە كۈتۈلمىگەن ھۇجۇمغا ئۇچراپ تۇرىدۇ شۇڭا بىرلەشمە جەڭ قىلىش ماسلىشىپ جەڭ قىلىش ناھايىتى مۇھىم دېگەن خىتاي مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ ئېيتىشىچە ئۇيغۇر رايونىدا خىتاينىڭ يەتمىش مىڭ قۇرۇقلۇق ئەسكىرى تىبەتتە قىرىق مىڭ ئەسكىرى بار ئىكەن ئۇيغۇر رايونىدىكى خىتاي قوشۇنلىرىنىڭ ۋەزىپىسى ئۈچ خىل كۈچكە قارشى تۇرۇشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن ئانالىزچىلارنىڭ قارىشىچە خىتاينىڭ بۇ بىرلەشمە ھەربىي مەشىقلىرى

ئالتۇن قەپەسدىكى قۇش بولۇشتىن ئەركىنلىكنى ئەلا بىلگەن ئەل سۆيگەن داڭلىق ناخشىچى ۋە مۇقام ۋارىسى مۇزىكانت شۆھرەت تۇرسۇن ئۆزىنىڭ ياڭراق ئاۋازى ئارقىلىق ئۇيغۇر سەنئىتىنىڭ جەۋھەرلىرىنى دۇنياغا نامايەندە قىلىپ كەلمەكتە ئۇ ئۇيغۇرلار خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان قىيىن بىر مەزگىلدە ئاۋسترالىيىدە تۇنجى ئۇيغۇر مۇقام ئانسامبىلىنى قۇرۇپ چىقتى ئۇ ئۆزىنىڭ سېھرىي كۈچكە ئىگە ناخشىلىرى ئارقىلىق بىر تەرەپتىن ئۇيغۇرلارنىڭ روھىيىتىگە تەسەللى بەرسە يەنە بىر تەرەپتىن جاھان ئەھلىگە دۇنيا مەدەنىيىتىنىڭ بىر پارچىسى بولغان ئۇيغۇر مەدەنىيىتى خىتاي تەرىپىدىن يوق قىلىنمىسۇن دەپ خىتاب قىلىشنى ھېچقاچان ئۇنتۇپ قالمىدى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر سەنئەتكارلىرىنىڭ ئۇيغۇر مىللىي كىملىكى ۋە مىللىي مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىش يولىدىكى كۈرەشلىرى ھەققىدە تەييارلانغان ئالاھىدە پروگراممىمىزنىڭ تۇنجى سانىدا مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا يۇقىرى ئاۋازلىق ناخشىچى ۋە تالانتلىق مۇزىكانت شۆھرەت تۇرسۇن ھەمدە ئۇنىڭ سەنئەت تۆھپىلىرىنى تونۇشتۇرىدۇ دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولغاي. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن ئېتىبارەن خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مۇسۇلمان خەلقلەرگە يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئومۇميۈزلۈك ئەۋجىگە كۆتۈرۈلگەن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتىنى ۋە ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن بولغان بارلىق مۇناسىۋەتلىرى توسقۇنلۇققا ئۇچرىغان پەۋقۇلئاددە قىيىن كۈنلەردە كۆپ قىرلىق سەنئەتكار ۋە مۇقام ۋارىسى شۆھرەت تۇرسۇن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى

مەزكۇر مۇقام ئانسامبىلنىڭ قۇرۇلۇشى پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇيغۇرلارغا زور مەدەت ۋە ئۈمىدلەر بېغىشلىغانلىقى ھەققىدە يۇقىرى باھالارنى بېرىشكەن ئىدى بۇنىڭ نەتىجىسىدە پەقەت ئۇيغۇرلار ئارىسىدىلا تونۇلۇپ قالماي بەلكى ياپونىيە ئاۋسترالىيە قاتارلىق ئەللەردىمۇ ئۇيغۇر خەلق ناخشىلىرى ۋە مۇقاملىرىنى يۇقىرى ماھارەت بىلەن ئورۇنداپ زور ئالقىشقا ئېرىشكەن سەنئەتكار شۆھرەت تۇرسۇن ئۇيغۇرلارنىڭ خەلقئارالىق پائالىيەت سېپىدىكى بىر ۋەتەنپەرۋەر سەنئەتكارغا ئايلاندى شۆھرەت تۇرسۇن مۇقام ئانسامبىلىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا سۆزلىگەن نۇتقىدا خىتاي كومپارتىيىسى ۋەتىنىمىزنى قانغا بويىغان خەلقىمىزگە مىسلىسىز زۇلۇم سېلىۋاتقان دىنىمىزنى چەكلەپ تىلىمىز مەدەنىيىتىمىز ۋە سەنئىتىمىزنى دەپسەندە قىلىۋاتقان سەنئەتكارلىرىمىزنى قەتل قىلىۋاتقان مۇشۇنداق بىر ھالقىلىق پەيتتە بىز ئەجدادلارنىڭ يۈزىنى يورۇق ئەۋلادلارنىڭ يولىنى ئوچۇق قىلىش ئۈچۈن قولىمىزدىن كەلگىنىنى ئەلدىن ئايىماي ئاۋسترالىيە ئۇيغۇر مۇقام ئانسامبىلىنى قۇرۇپ چىقتۇق دېگەنىدى ئۇ ئۆزىنىڭ مۇقام ئانسامبىلىنى قۇرۇپ چىقىشتىكى ئۇلۇغۋار پىلان مەقسەتلىرى ھەققىدە توختالغاندا مۇنداق دەيدۇ مۇمكىن بولسا ئۇيغۇر سەنئىتىنى، ئۇيغۇر چالغۇ ئەسۋابلىرىنى، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىمىزنى، كىملىكىمىزنى پۈتۈن دۇنياغا تونۇشتۇرۇشقا، بىلدۈرۈشكە تىرىشىمەن. خەلقىمىزنىڭكى ئەتراپىمدا تۇرۇپ قوللاپ قۇۋەتلەپ مەدەت بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئۇنداق بولغاندا بۇ ئىشلارنىڭ ھەممىسى ۋۇجۇدقا چىقىدۇ دەپ ئويلايمەن ئۇكام. مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان بارلىق خەلقىمىزگە ئۈمىد ئاتا قىلسۇن خۇدايىم بىرلىك ئاتا قىلسۇن ۋەتىنىمىزنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن ھۆرلۈكى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشىمىزنى ئاللا نېسىپ قىلسۇن. ئاۋسترالىيە ئۇيغۇر مۇقام ئانسامبلىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە قانۇنىي مەسئۇلى بولغان شۆھرەت تۇرسۇن ئەپەندى ئۇيغۇر ئېلىدا مىللىي سەنئەتنىڭ يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغانلىقى، شۇ سەۋەبتىن چەت ئەللەردىكى شارائىتلاردىن پايدىلىنىپ، مىللىي سەنئەتنىڭ داۋام قىلىشى ۋە راۋاجلىنىشى ئۈچۈن كۈچ چىقىرىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى بالدۇرلا تونۇپ يەتكەن ئىدى شۆھرەت تۇرسۇن ئۆز تالانتى ۋە قابىلىيىتىنى ئىشقا سېلىپ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئىككىنچى سېنتەبىر كۈنى ياڭراق راك مۇقامى بىلەن سىدنېي رىۋېرسايد تىياتىرىدا ئۇيغۇر ئون ئىككى مۇقام فېستىۋالىنىڭ پەردىسىنى ئاچقان ئىدى

ئۇ مۇقام سادالىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ مىڭ يىللاردىن بۇيان ئۈزۈلمەي داۋام قىلىپ كەلگەن مۇقام سەنئىتىنى شۇنداقلا بۈگۈنكى كۈندە خىتاينىڭ ئېغىر تەھدىتىگە دۇچ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر مەدەنىيەت سەنئىتىنى ئۇيغۇر خەلقى بىلەن بىرگە ياشىتىشقا بەل باغلىغان ئىدى بۇ ئۇيغۇر مۇقاملىرىنىڭ ئاۋسترالىيەدىكى بۇ چوڭ سەھنىدە تۇنجى قېتىم ئورۇنلىنىشىدۇر

ئاۋسترالىيە دۆلەتلىك تاراتقۇلىرى ۋە خەلقئارالىق ئاخباراتلار شۆھرەت تۇرسۇن ۋە ئۇنىڭ مۇقام ئانسامبىلىنىڭ يۇقىرى ماھارەت بىلەن ئورۇندىغان گۈزەل ناخشا مۇزىكىلىرىنى تارقىتىپلا قالماي بەلكى يەنە ئۇيغۇردىن ئىبارەت بىر باي سەنئەت مىراسىغا ۋە بۈيۈك مەدەنىيەتكە ئىگە بىر مىللەتنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى بەس بەستە خەۋەر قىلىپ كەلمەكتە ئاۋسترالىيە تېلېۋىزىيە قاناللىرى شۆھرەت تۇرسۇننىڭ مۇقام كۈيلىرى ۋە مۇزىكىلىرىنى توختاتماستىن ئاڭلىتىپ كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى ئۇيغۇرلار ۋە ئۇلار ئۇچراۋاتقان كىرىزىسلارغا تارتىشتا مۇھىم رول ئوينىماقتا

ئۇ مەدەنىيەت ئىنقىلابى مەزگىللىرىدە خىتاينىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان ئەلسۆيەر سەنئەتكارلاردىن بىرى ئىدى. شۆھرەت تۇرسۇن تېخى كىچىك چېغىدىلا ئۇنىڭ دادىسى تۇرسۇن ئاكا تۈرمىگە تاشلانغان. كېيىنچە تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن ئۇزۇن ئۆتمەيلا ۋاپات بولغانىدى. شۆھرەت تۇرسۇن ئۇيغۇر سەنئىتىگە ۋارىسلىق قىلىش،

شۆھرەت ئەپەندى ئۆزىنىڭ سەنئەت ھاياتىنى ئەسلىگىنىدە، بالىلىق ھاياتى ۋە دادىسىنىڭ ئۆزىگە قالدۇرغان كۈچلۈك تەسىرى ئۇنىڭ قەلب تارلىرىنى ئەزدى. دادامدىن ئالتە ياش ۋاقتىمدا ئۆگەندىم، زىكرانى ئۆگىنىپ ماڭدىم. شۇ جەرياندا نۇرغۇن ئۇستازلىرىمىز بار ئەلۋەتتە، مۇقاملىرىمىزنى تەرەپ تەرەپ قىلغانغۇ، مەسىلەن، كونا خەلق ناخشىنى ئېيتقانلارنى قارا ناخشا ئېيتتىڭ دەپ.

ئەۋلادلارغا ئۇلاشتۇر. قالدۇرۇش شۇنىڭغا تىرىشىپ مانا. ئەلۋەتتە مەن ۋەتەن بولسام ئۇ يەردە ئۆزەڭلار بىلىسىلەر بۇرۇن ئالدىنقى قاتاردا تىرىشىپ كېتىپ بارغان سەنئەتكارلارنىڭ بىرسى دەپتۇ. ھەتتاكى بىر بىر كۇلۇبنىڭ ئۆزىدە ئوتتۇز مەيدان ئويۇن قويغان ۋاقىتلىرىمىز بولغان. مۇشۇ يېزا يېزىلاردىن تراكتورلار بىلەن ھارۋا ھارۋىلاردا كىرەتتى. نۇرغۇن ئىشلارنى كۆردۇق شۇ جەرياندا. ھەتتا يىغلاپ كەتكەن ۋاقىتلىرىمىزمۇ بولغان ھەتتاكى سەھنىگە چىقمايمىز مۇشۇ ئوڭشالمىسا دەپ. ئۇ ۋاقتىدا ھېچقانداق پايدا بولمىسىمۇ، ئەمما خەلقنىڭ شۇنداق بىر ئوتتەك قەلبى باتتى، چاۋىكى باتتى، شۇنداقمۇ؟ ۋوي، ئۇ نېكەن قانداق؟ مانداق بالىلار يېتىشىپ، يېڭىلىق بىر بىر نېمىنى ئەكىرىپتۇ. ئۇيغۇر بالىلاركەن دەپ، ئۇلار بىزگە قىزىقىپ، كەمبەغەل بولسىمۇ شۇ، شۇلار. ئۆيمۇ ئۆي مېھمان قىلىپ ساپ كۆڭلى بار خەلقىمىزنىڭكى ئۇلارنىڭ بىزدىن كۈتكەن ئۈمىدلىرى زور ئىدى خەلقىمىزگە نېمە قىلىپ بېرەلىدۇق سەھنىدە ناخشا ئېيتىپ بېرىۋاتىمىز مۇشۇنداق قىلىپ كېتىپ بارىدۇ دەپ باشلاپ ئويلاپ شۇ ھاياتلار كۆز ئالدىمغا كېلىپ مەن ئۆزەم بىر ئاز ھاياجانلىنىۋاتىمەن.

قۇتۇلۇش ئىمكانىيىتىگە بېرەتتى. بۇ ئوقۇشقا بارغان ۋاقىتلاردىمۇ شۇنداق ئويلايتتىم. مېنىڭ داداممۇ شۇنداق بىر قارشىلىققا ئۇچرىغاندەك، نېمە ئۈچۈن مۇشۇنداق بولىدۇ دەپ مەنمۇ كاللامدىن ئۆتمەپتۇ شۇ ۋاقىتلاردا. بىر سەنئەتكار ئۆزىنىڭ خەلقىدىن ئايرىلغان بىر سەنئەتكار ھەقىقەتەن ئېغىر كېلىدىكەن.

شۆھرەت تۇرسۇن ئەپەندىنىڭ سەنئەتتىكى تالانتى ۋە ئورۇنداش قابىلىيىتى بېيجىڭدىكى مەركىزىي دىراما ئىنستىتۇتىدا ئوقۇۋاتقان يىللاردا تېخىمۇ تاكامۇللاشقان ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئىككىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئالتىنچى يىلغىچە مەركىزىي دىراما ئىنستىتۇتىنى ئەلا نەتىجە بىلەن پۈتتۈرۈپ مىللىي سەنئەتكە بولغان كۈچلۈك مۇھەببەت بىلەن يۇرتىغا قايتقان كېيىنچە ئۇ تېخىمۇ ئىلگىرىلەپ ئوقۇش ئارزۇسى بىلەن مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى ياپونىيەدە فۇكۇئوكا مائارىپ ئۇنىۋېرسىتېتىغا كىرىپ ئوقۇپ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن تۆتىنچى يىلى ماگىستىر ئاسپىرانتلىقىنى تاماملىغان ئۇ ياپونىيەدە ئوقۇۋاتقان مەزگىللىرىدە ھەر خىل سەھنىلەردە مۇقام مۇزىكىلىرىنى ئورۇنداپ زور ئالقىشقا سازاۋەر بولغان بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلى ئۇ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ئۆتكۈزۈلگەن مەملىكەتلىك كەسپىي ناخشا مۇسابىقىسىدە بىرىنچى بولغان ئۇ يەنە بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن ئالتىنچى يىلى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بويىچە ئەڭ ياخشى دىراما ئارتىسى سۈپىتىدە ئاماننىساخان مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن. ئۇنىڭدىن باشقا شۆھرەت ئەپەندى سەنئەت ھاياتىدا يەنە نۇرغۇن مۇزىكا مۇكاپاتلىرىغا ئېرىشكەن. ئۇ ئامېرىكا، كورېيە، ئىسپانىيە، بولىۋىيە ۋە ياپونىيەدە سەنئەت ئالماشتۇرۇش بويىچە مۇنەۋۋەر ئەسەر مۇكاپاتلىرىغا ساھىب بولغان. شۆھرەت تۇرسۇن ۋەتەندىكى چېغىدىلا ئۇيغۇر ناخشا مۇزىكا ساھەسىگە نۇرغۇن يېڭىلىقلارنى ئېلىپ كەلگەن بىر تالانتلىق سەنئەتكار بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن بىرىنچى يىلى ئۇنىڭ خاس ناخشا ئالبومى سىدى پىلاستىنكىسى شەكلىدە تارقىتىلغان بولۇپ بۇ ئۇيغۇر سەنئەتكارلار نەشر قىلدۇرغان ئەڭ دەسلەپكى سىدى پىلاستىنكىلىرىدىن ھېسابلىناتتى مۇزىكىنىڭ چېگرىسى يوق ئۇنىڭ ئىنسانلارغا ئورتاق ئېستېتىك زوق بېغىشلايدىغان خاسىيەتلىك تەرەپلىرى ھەممىگە ئايان بولسا كېرەك كۆپ قىرلىق سەنئەتكار مۇزىكانت، مۇقام ۋارىسى شۆھرەت تۇرسۇن خەلقئارالىق سەھنىلەردە، بولۇپمۇ ئاۋسترالىيەدە ئۇيغۇر مۇقام كۈيلىرىنى يۇقىرى ماھارەت بىلەن ئورۇنداپ، ئۇيغۇر سەنئىتىنىڭ دۇنياغا تونۇلۇشىغا زور تۆھپە قوشۇپ كەلمەكتە.
كۆڭلى ساپ كۆڭلى بارلىقىنى بىلدىم. تىرىشقان مىللەتنى بۇلار ئۆزلىرىمۇ ياخشى كۆرىدىكەن. مۇزىكانتلار بىلەن يېقىن دوستلاردەك بولۇپ كەتتۇق. شۇ جەرياندا نۇرغۇن بۇلار ماڭا شارائىتلارنى يارىتىپ بەردى. ئويۇن قويۇش پۇرسەتلەرنى ھەتتا چوڭ چوڭ كۇلۇبلاردا ئويۇن قويۇش پۇرسەتلەردە بولغان ئەھۋاللار گېزىتلەرگە تېلېۋىزوردا بەردى. ناسىھەتلەپ باشلىدى سەھنىدە، نەق مەيداندا مۇزىكىلارنى چۈشەندۈرمە، بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىزنى چۈشەندۈرمە. ئۇ مۇزىكا ساھەسىدە كۆپ مەدەنىيەتلىك ئارقا كۆرۈنۈشكە ئىگە نۇرغۇن داڭلىق سەنئەتكارلار ۋە تەجرىبىلىك مۇزىكانتلار بىلەن ھەمكارلىشىشقا ئەھمىيەت بېرىپ كەلگەن ئۇ مۇزىكا ساھەسىدىكى باشقا كەسىپداشلىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ شۆھرەت تۇرسۇن ترىيو، مەخپىي مۇزىكا چەمبىرىكى، دۇنياۋى سوقۇلۇش قاتارلىق مۇزىكا گۇرۇپپىلىرىنى قۇرغان. پروگراممىنى گۈلچېھرە تەييارلىدى، داۋامىنى كېيىنكى پروگراممىلىرىمىزدىن ئاڭلىغايسىلەر.

غۇلجا چۇلۇقايدىكى بىر كەنت ساقچىسى دائىرىلەرنىڭ ۋىرۇس يۇقۇم مەزگىلىدە مەھبۇسلار ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا قانداق قاراۋاتقانلىقى ھەققىدىكى سوئالىمىزغا جاۋابەن، بۇ ئائىلىلەرگە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈنۈۋاتقانلىقى، يېمەك ئىچمەكتىن تارتىپ كىيىم كېچەككە قەدەر پۈتۈن تۇرمۇش ئېھتىياجلىرىنى قامداۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئاتا ئانىسى ياكى جورىسى، ئائىلىسى، ئائىلە ئەزالىرى تەربىيەلەشكە كەتكەن ۋە تۈرمىدە جازاسىنى ئۆتەۋاتقان مۇشۇ ئائىلىلەرگە قانداق تەدبىر قوللىنىۋاتىسىلەركىن، قانداق كۆڭۈل بۆلۈۋاتىسىلەر مۇشۇ يىچىڭ مەزگىلدە؟
ئۇلارغىمۇ يىچىڭ مەزگىلدە سولىنىپ قالغان سۆيدىن تاراتىپ گېلى قىلغان ۋاقىتلاردا ئاشۇلارنىڭ مۇشۇ يېزىدىكى ھال ئەھۋال سوراپ ئاشۇلارنىڭكى يوق چېيى يوقمۇ مېيى يوقمۇ ئۇنى يوقمۇ سېيى يوقمۇ ئاشۇنى كەنت يېزىدىن ئاپىرىپ تۇرۇۋاتىدۇ يوقلاپ ئۇلاردىن ھال ئەھۋال ئۇنداق سوراۋاتىدۇ بۇ مەھبۇس ئائىلىلىرىگە قارىتا نۆۋەتتە نېمە ئىشلارنىڭ قىلىنىۋاتقانلىقىنى سورىغىنىمىزدا ئۇ ئەڭ يېقىندا ئوتتۇز توننىدىن ئارتۇق كۆمۈر تارقاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى.
ئەڭ يېقىندا مۇشۇ قىش كىرگەندىن بۇيان قىلغان ئىشىڭلار نېمە بۇ مۇشۇ مەھبۇس ئائىلىلىرىگە؟ ئاشۇ ئائىلىلەرگە كەنتنىڭ چېتىدە كۆمۈر تارقىتىپ، كۆمۈرنى چىقىپ، ماشىنا ماشىنا ئەكىلىپ، ھەر كەنتلەرگە ئۇيەرگە بۇيەرگە تارقىتىپ، مەسئۇل كادىرلار، شۇجىلار ئۇ تۆرگە تۇرۇپ ئۆزى ئازراق تارقىتىپ بەردى، ياردەمگىمۇ ئازراق كۆمۈر بەردى. ئۆتكەندە ئوتتۇز توننا كۆمۈر تارقاتتىغۇ بۇ يېزا ئائىلىلەرگە.
ئۇلارنىڭ ئۆيلىرى شۇ ئەمگەك كۈچلىرى بولمىغانلىقى ئۈچۈن شۇ ئوتۇن چاۋاغا تايىنىۋاتقان، شۇنىڭ بىلەن بىر ئىسسىنىۋاتقان بىر ئەھۋال بار دەپ گەپ ئاڭلىدۇققۇ. ھا كۆمۈرنى ئاساسەن ھەل قىلدىغۇ ئۆزىنىڭ كۆمۈر ھازىر خېلى كۆمۈردىن كېلىۋاتىدۇ ھا كۆمۈر خېلى جىقىيىپ قالدى ئۆزى ئېلىۋاتىدۇ كۆمۈرنى كەلگەن كۆمۈرنى ئۇ بۇ جەرياندا ياردەم بېرىلگەن مەھبۇس ئائىلىلىرى سانىنىڭ يۈزگە يەتكەنلىكىنى بايان قىلىش ئارقىلىق بۇ كەنتتە ئاز دېگەندە يۈز كىشىنىڭ تۈرمىدە ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىدى سىز مەسئۇل مۇشۇ كەنتتە قانچىلىك ئائىلە بار شۇ ئائىلە ئەزالىرىدىن كېسىلىپ كەتكەن تۇتۇلۇپ كەتكەن كىشىلەر بار سىز مۇشۇ ياردەم قىلىۋاتىمىز دېگەن.
بىر يۈز ئائىلە بار. ھەر بىرسىدە بىردىن بارمۇ بىر قانچىدىنمۇ.
ئۇلاردىن ھەم ھەم بىز مانا يېزىنىڭ مال بىز باۋئەن بولغاندىكىن ھەم ئۇلار شۇ يېزىنىڭكى رەھبەرلىرى كەنتنىڭ رەھبەرلىرى ئۇقمىسا بىزلەر جىق ئۇقۇپ كەتمەيمىزكەن ئۇنى. ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە چۇلۇقاي يېزىسىنىڭ نوپۇسى ئون مىڭدىن ئارتۇق بولۇپ مەزكۇر ئاتالمىش ياردەمگە ئېرىشكەن يۈز مەھبۇس ئائىلىسى مەنسۇپ بولغان كەنتتە

غۇلجىدىن چىقىپ چەت ئەلدە ياشاۋاتقان مۇھاجىرلاردىن بىرىنىڭ بايان قىلىشىچە، مەزكۇر تۇتۇلۇش نىسبىتى ئۆزى تۇغۇلۇپ ئۆسكەن ئونيار يېزىسىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس ئىكەن. ئۆزىنىڭ ئۈچ قېرىندىشىنىڭ تۈرمىدە ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالغان بۇ مۇھاجىر، مەھەللىسىدىكى ھەر بىر ئائىلىدىن بىردىن بەشكە قەدەر كىشىنىڭ تۈرمىدە ئىكەنلىكىدىن خەۋەر تاپقانلىقىنى، مۇشۇنىڭغا ئاساسەن چۇلۇقايدىكى مەزكۇر كەنتتە ئىككى يۈز كىشىنىڭ تۈرمىدە ئىكەنلىكىنى تەخمىن قىلىشقا بولىدىغانلىقىنى بايان قىلدى. چۇلۇقاينىڭ شەيخ مەھەللە كەنتىدىن تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان بىر ئامانلىق مۇدىرى ئۆزى ئولتۇرۇشلۇق مەھەللىدە نەسرۇللا ئىسىملىك بىر كىشىنىڭ ئائىلىسىدىن تۆت كىشىنىڭ تۈرمىدە ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىدى. قانچىسى كېسىلدى ئاشۇلارنىڭكى جەمئىي ئاشۇ. سىز گېپىنى قىلغان بىر ئائىلىدىن. ئاشۇ خالمەممەت بىر، ئەبەيدۇللا ئىككى، بۇ ئەبەيدۇللانىڭ دادىسى

مەزكۇر مەھەللىدىكى يەنە بىر خادىم ئون بىر قېرىنداشلىق بىر چوڭ ئائىلىدىن ئالتە كىشىنىڭ تۈرمىدە ئىكەنلىكىنى،

ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىلا بىر يۈز يىگىرمە مىڭ كىشىنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكى ئاشكارىلانغان. توققۇزاقنىڭ ئىچىدە ئەڭ جىق ئادەم تەربىيەلەشكە بارغان يېزا قايسى يېزا؟ زەمىن، زەمىن. ئەمما يېڭىشەھەردىنچۇ؟ يېڭىشەھەردە ئەڭ جىق تەربىيەلەشكە ئاپىرىلغانلار قايسى يېزا؟ يېڭىشەھەرنىڭ ئەڭ جىقى ھاراپ. ئەگەر شۇنداق بولغاندا بۇ ۋىلايەت بويىچە تەربىيەلىنىۋاتقانلارنىڭ سانى قانچىسىچە؟ بىر يۈز يىگىرمە مىڭدەك تەربىيەلىنىپتۇ. شۇ چاغدا يەنە قەشقەرنىڭ يېڭىسار ناھىيىسىنىڭ

مەلۇم بولغىنىدەك خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئېغىر باستۇرۇشى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلدى مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ھەر خىل شەكىلدە بۇ زۇلۇمنى دۇنياغا ئاڭلاتماقتا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر سەنئەتكارلارمۇ ئۆزىنىڭ ناخشا مۇزىكىلىرىنى ئۆز مىللىتىنىڭ دەردىنى دۇنياغا ئاڭلىتىدىغان ۋاسىتىغا ئايلاندۇرماقتا ئەنگىلىيەدە تۇرۇشلۇق سەنئەتكار ۋە سىياسىي پائالىيەتچى رەھىمە مەھمۇد خانىم دەل ئاشۇلارنىڭ بىرىدۇر تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ رەھىمە مەھمۇد خانىم بىلەن بۇ ھەقتە ئۆتكۈزگەن سۆھبىتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنىڭ كۆپىنچىسىگە تونۇشلۇق بولغان ئەنگىلىيەدە تۇرۇشلۇق رەھىمە مەھمۇد خانىم سىياسىي پائالىيەتچى ۋە سەنئەتكار ئۇ يەنە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەنگىلىيەدە تۇرۇشلۇق ۋەكىلى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى يىگىرمە نەچچە يىلدىن بۇيان ئۇ ئۆزىنىڭ سەنئەت جەھەتتىكى تالانتىدىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇر ناخشا مۇزىكىلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىتىپ كەلمەكتە شۇنداقلا خەلقئارانىڭ دىققىتىنى ئۇيغۇر مەسىلىسىگە تارتىپ كەلمەكتە بۇ مۇناسىۋەت بىلەن رەھىمە مەخمۇت خانىم رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى دىققىتىڭلار رەھىمە مەخمۇت خانىمنىڭ سەنئەت ئارقىلىق ئۆز مىللىتى ئۈچۈن ئېلىپ بارغان كۈرەش ھاياتى ھەققىدىكى سۆھبىتىمىزدە بولسۇن رەھىمە خانىم مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئاساسەن سىزنى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى سىياسىي پائالىيەتچى ئوبرازىڭىز بىلەن تونۇيدۇ سىز ھېچكىم پائالىيەتچى بولۇش ئۈچۈن تۇغۇلمىغان ئەمما ھايات بىزنى مۇشۇنداق قىلىشقا مەجبۇر قىلدى دېگەن ئىدىڭىز ئۆزىڭىزنىڭ ھاياتىنى قىسقىچە بىر ئەسلەپ ئۆتەمسىز مەن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشى غۇلجا شەھەردە تۇغۇلغان. دادام نايتى تەقۋا دادامنى ماخمۇت قارىم دەيدۇ شۇ مېنىڭ تۇغۇلغان ۋاقتىمدىن تارتىپ ئېسىمدە قېلىشىچە ئاساسلىق ئويغانغان ۋاقتىمدا شۇ دادامنىڭكى ئوقۇغان قۇرئان ئاۋازىدا ئويغىناتتىم. ئاپام تەرەپ شۇنداق ھېلىقى بوۋاملاردىن تارتىپ ناھايىتى شۇ ئۆز ۋاقتىدا تونۇلغان ئەمدى شۇ خەلق ئىچىدىكى سازەندە ۋە ناخشىچىلار. يا تاغام يا ئاكاملار بىرلىشىش بىلەن بىردەمدە بىر ئۆمەكتەكلا. بولاتتى ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇ ناخشا دېگەننى باشلاتتى خانلەيلۇندىن شۇ كونا ناخشىلاردىن ئەمدى ئاشۇنداق بىر ھەم دىنىي جەھەتتىن ھەم سەنئەت جەھەتتىن بىر خىل گۈزەللىك ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭكى ئەڭ شۇ ھېلىقى تەڭشىگەن بىر مۇھىتتا چوڭ بولغان كىچىكىمدىن ئاپام رەھمەتلىك توختىماي ئاشۇ ئۆينىڭ ئىشىنى قىلسا غىڭشىپ ناخشا ئېيتاتتى ھەم شېئىرنى بەك ياخشى كۆرەتتى شۇڭلاشقا ئاشۇ شېئىرلارنى ئوقۇپ بېرەتتى بۇ مېنىڭ يېتىلىش جەريانىم نۇرغۇنلار مەندىن قايسى سەنئەت مەكتەپنى ئوقۇغانتىڭىز كىم تەربىيىلىگەن دەپ ئاشۇنداق دەيدۇ ئەمەلىيەتتە مەن ئۇنداق سەنئەت مەكتەپكىمۇ بارمىغان لېكىن ئاشۇنداق بىر ئائىلىدە شۇنداق بىر مۇھىتتا ھېلىقى نېمە بولغان مېنىڭكى ئۆزەمنىڭكى داليەندە ئوقۇغان كەسپىم پېتروخىمىيە ئىنژېنېر ئەمدى ئۇ ۋاقىتلاردا خىتايدا ئەڭ كۆڭلۈم يېرىم بولىدىغان نېمە، مۇسابىقىلەرگە قاتناشساق چوقۇم ئۇ ۋاقىتتا مەن خىتايچە مەكتەپ ئوقۇغان بولغاندىكىن خىتايچە ناخشا ئېيتىشىم كېرەك. بىر ئۇيغۇر ناخشا ئېيتىشىمغا رۇخسەت قىلاتتى. يەنە بىر ناخشا چوقۇم ھېلىقى قىزىل ناخشا بولۇشى كېرەك. شۇڭلاشقا كېيىن ئۇنىڭدىن كېيىن مەن ئۇ مۇسابىقىلەرگىمۇ قاتناشمايدىغان بولغانتىم. شۇ مەن مايتاغقا ئۈرۈمچىگە بېرىپ ئۈرۈمچىدە خىزمەت تاپالماي توقسان ئىككىنچى يىلى شۇنىڭ بىلەن مايتاغدا ئاشۇ زاۋۇتتا ئېتىلېن يىشى چاڭ دەپ قويدۇ ئۇ ۋاقىتتا تۆت مىڭگە يېقىن ئىشچى ۋە خىزمەتچىلەر بارتتى شۇ جەرياندا ئەمدى مېنىڭ تېخنىكا جەھەتتىكى ئىشلارنى قىلدىم ئەمدى قىلساممۇ ئاشۇ خىتاينىڭكى شۇ ۋاقىتلاردىمۇ بەك بېسىم ئۇنىڭ كەمسىتىش بولۇپمۇ ھېلىقى مەندەك ئوقۇغان ئاشۇلارغا تەڭ تۇرالايدىغانلارغا بەك ئۆچتى بۇلار. شۇڭلاشقا ئاشۇ جەرياندىمۇ تۆت يىل جەريانىدا ئەڭ ئاخىرىدا مەن داۋام قىلالماستىن كېيىن ئوقۇتقۇچى بولۇپ كەتكەنتىم. توقسان يەتتىنچى يىلى غۇلجا ۋەقەسى بولغان ۋاقىتتا مەن شۇ غۇلجىدىتىم غۇلجا شەھەردە تەتىلدە ئاپامنى ئۆيدىكىلەرنى يوقلاپ بېرىپ شۇ غۇلجا ۋەقەسى بولدى شۇ يەردىكى بولغان ئەمدى شۇنچىلىك تەڭسىزلىك شۇنچىلىك ۋەھشىيلىكتى بىر خىل ھېلىقى. بېيجىڭنىڭكى سەكسەن توققۇزىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ تۆتى ئاشۇ تانكا كىرىپ نېمىلەرنى ئۆلتۈرۈپ قالغاندىن كېيىن ئۆيگە ماڭغان ۋاقتىمىزدا يەتتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى يەتتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرا ئاشۇ بېيجىڭدىن ئۆتكەن ۋاقتىدا ئاشۇنداق بىر خىل قورقۇنچلۇق بىر خىل سۈرلۈكتى بېيجىڭنىڭكى نېمىسىچۇ قارىسىڭىزلا ئاشۇ بىنالارنىڭ ئۈستىلىرىدە ھەربىيلەر ئاشۇنداق ئاشۇنداق تۇرغان ئاشۇنداق بىر سۈرلۈك بىر نېمە ئاشۇ ئېسىمدە قالغان شۇ ئاشۇنداق بىر سۈر بېسىپ كەتتى غۇلجىنى نورمال ئەمەس شۇنىڭدىن كېيىن مەن ئەمدى قارار بەرگەنتىمچۇ مەن بىر يولنى تېپىپ بىر ئامال قىلىپ چىقىپ كېتىشىم كېرەككە توقسان توققۇزىنچى يىلى پاسپورتۇم قولۇمغا تەگدى ئىككى مىڭىنچى يىلى ۋىزا ئالدىم شۇنىڭ بىلەن ماستېرلىق نېمىسى ئوقۇشقا چىقتىم ئەنگلىيەگە كەلگەندىن كېيىن سىياسىي پائالىيەتچى بولۇش ھاياتىڭىز قانداق باشلاندى ئەمدى ئىككى مىڭىنچى يىلى مەن ئەنگلىيەگە كەلدىم شۇ مانچېستېر ئايروپورتقا چۈشتۈم مېنىڭ ئالدىمغا شۇ مەكتەپتىن مېنى مۈشەگە ئەكەگەن ئوقۇتقۇچى ئايال بىرسىنى ئالدىمغا ئاغىنىش نېمە قىلدى. مېنىڭ ئەمدى ھېلىقى داۋانى سۆزلەش شۇ قېتىم باشلاندى دېسەم بولىدۇ. شۇ ئاشۇ بىرىنچىسى ئاشۇ تاكسىدا ئولتۇرۇپ توختىماي سۆزلىگەنتىم تا شۇ نېمىگە بارغۇچىلىك، مەكتەپكە بارغۇچىلىك بىرەر سائەتلىك يول. ماگىستىرلىق ئوقۇشۇمنى پۈتتۈرۈپ لوندونغا كەلدىم ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلىنىڭ بېشىدىن باشلاپ شۇ لوندوندىكى ھاياتىم باشلاندى بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن مۇشۇ يەردىكى ئۇيغۇرلار بىلەن ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە قىزىقىدىغان رېچېل خارىس دېگەن شۇلار بىلەن مۇشۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن تونۇشتۇم ئەڭ باش تونۇشقانلارنىڭكى شۇ بىرسى. ئەمدى ئىككى مىڭىنچى يىلى مەن ئەنگلىيەگە كەلدىم. شۇ مانچېستېر ئايروپورتقا چۈشتۈم. مېنىڭ ئالدىمغا شۇ مەكتەپتىن مېنى مىشەگە ئەكەگەن ئوقۇتقۇچى ئايال بىرسىنى ئالدىمغا ئاغىنىش نېمە قىلدى. مېنىڭ ئەمدى ھېلىقى داۋانى سۆزلەش شۇ قېتىم باشلاندى دېسەم بولىدۇ. شۇ ئاشۇ. بىرىنچىسى ئاشۇ تاكسىدا ئولتۇرۇپ توختىماي سۆزلىگەنتىم تا شۇ نېمىگە بارغىچىلىك مەكتەپكە بارغىچىلىك بىرەر سائەتلىك يول ماگىستىرلىق ئوقۇشۇمنى پۈتتۈرۈپ لوندونغا كەلدىم ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلىنىڭ بېشىدىن باشلاپ شۇ لوندوندىكى ھاياتىم باشلاندى بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن مۇشۇ يەردىكى ئۇيغۇرلار بىلەن ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە قىزىقىدىغان رېچېل خارىس دېگەن شۇلار بىلەن مۇشۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن تونۇشتۇم ئەڭ باش تونۇشقانلارنىڭكى شۇ بىرسى، رېچېل، ئۇنىڭدىن كېيىن نىزامىدىنكام، نىزامىدىن سەمەتوۋ دەپ ئاشۇ بۇرۇن تەمبۇر چالىدىغان ئانسامبىلدا. مەن ئۆزۈم ناخشا ئېيتىدىغانلىقىمنى دېدىم، ئۇلار ساز چالىدىغانلىقىنى دېدى، شۇنداق قىلىپلا بىرلىشىپ بىللە بىر چېپ باقايلى دەپ كېيىن ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلى لوندون ئۇيغۇر ئانسامبىلىنىڭ قۇرۇلۇشىغا سەۋەب بوپقالدى. بوپمۇ رېچېل خانىم ئۆزى سوئاسنىڭكى ئوق. ئوقۇتقۇچىسى بولغاچقا رېپېتىس قىلىدىغان نېمە قىلىدىغان ئورنىمىز بولدى ئاساسلىق مەقسىتىمىز ھەممىمىزنىڭكى بىر مەقسەت مۇشۇ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ئۇيغۇر شېئىرلىرىنى ناخشىلىرىنى قانداق قىلىپ ئەنگلىيەدىكى ئاممىغا ئاڭلىتىش ۋە مۇشۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى تونۇتۇش چۈنكى ئۇ ۋاقىتلاردا ئۇ ئۇيغۇر دېسىڭىز ھېچكىم بىلمەتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئىشىمىزدا مۇشۇ ئەڭ ياخشى ئۇسۇل. ئەگەردە بىر بىرسى بىر مۇشۇ ئۇيغۇر كونسېرتقا كېلىپ ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۇيغۇرنىڭ كىملىكىنى بىلىدۇ. ئاشۇ ئېيتقان ناخشىدىن چاغان سازدىن كۆرگىنىدىنلا بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى خىتاي مىللىتى بىلەن ناھايىتى چوڭ پەرقى بار بىر مىللەتلىكىنى بىلىدۇ، ئۇنىڭغا چۈشەندۈرۈشكىمۇ كەتمەيدۇ، دەپ ئەڭ باشتا بۇ مۇشۇ مۇزەككىرىلەر بولغان. بىزنىڭكى ئەمدى ئاساسىي سەنئەت نېمىمىز خىزمەتتىن سىرت ئۇيغۇر مۇزىكا رەسمىي كەسپىي بىر ئانسامبىلنىڭكى ياۋروپادا تۇنجى ئەنگلىيەدە قۇرۇلدى.
سىزنىڭ ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرۇشىڭىز ئەنگلىيەگە قەدەم باسقان بىرىنچى كۈنىڭىزدىن باشلىنىپتۇ ئۇنىڭدىن كېيىن ئېيتقان ناخشىلىرىڭىزمۇ سىياسىي پائالىيەتلىرىڭىزنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ قاپتۇ سەنئەتتىكى تالانتىڭىزنى سىياسىي پائالىيەتلىرىڭىز بىلەن قانداق بىرلەشتۈرگەنلىكىڭىز ھەققىدە بىر توختىلىپ بەرگەن بولسىڭىز ئەڭ باشتا قويغان كونسېرتىمىز مۇشۇ ئەنگلىيەدىكى مۇساپىرلار دەپ ھەر يىلدا بىر ھەپتە بار بىر ھەپتىدە ھەر خىل پائالىيەتلەر بولىدۇ شۇ باشقا دۆلەتلەردىن كېلىپ مۇشۇ يەردە پاناھلىق تىلىگەنلەرگە ئاتىغان بىر ھەپتە شۇ يەردە بىز تۇنجى مۇشۇ ئۇيغۇر نېمىسى مۇزىكىسى ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇر سەنئىتى مەرۋايىت ھاپىز خانىمنى چاقىردۇق سىزغان رەسىملىرىنى ئەكەلدى شۇ رەسىم ۋە سازلار بىلەن بىز شۇ ۋاقىتتا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى تۇنجى قېتىم نېمە قىلدۇق. شۇنىڭ بىلەن بۇ بىر قېتىم ئېيتقاندىن كېيىنلام ئۇ يەرگە كەلگەنلەر قىزىققانلار ئوي باشقا يەرگە چاقىرىدىكەن. ئاشۇنداق قىلىپ شۇنداق كۆپ كونسېرتلارنى بەردۇق. كېيىن بۇ كونسېرتلىرىمىز ئەنگلىيەدىلا ئەمەس، ياۋروپانىڭكى، مەسىلەن، ئىرلاندىيەدە كونسېرت بەردۇق، ئىتالىيەدە كونسېرت بەردۇق، ئۇنىڭدىن كېيىن ئالىي مەكتەپلەردە. خەلقئارا ميۇزىك فاكۇلتېتلىرى بىزنى چاقىرىپ كونسېرتلارنى بەردۇق شۇ ئارقىلىق مەن ھېس قىلدىمكى بۇ ھەر بىر كونسېرت قىلغان ۋاقتىمىزدا بىزنىڭ ئاز دېگەندە بىر سىمۋولىك ناخشىمىز بار شۇنى مەسىلەن تەرجىمە قىلىپ ناخشا ئېيتىشنىڭ ئالدىدا تەرجىمە قىلىمىز نېمە ئۈچۈن بۇ ناخشىنىڭ نېمە سىمۋوللۇقى بارلىقى مۇشۇ لەۋەن يالا، مۇشۇ ناخشا بىزنىڭ مەسىلەن سىمبولىك بىر ناخشىمىزدى. بۇ لەۋەن يالا تاغلاردىن ئورۇن ئالدۇق، باغلاردىن ئورۇن تەگمەي، كۆرگەن كۈنىمىز مۇشۇ دۈشمەنگە بويۇن ئەگمەي ياكى رەقىبكە بويۇن ئەگمەي دەپ بۇ مۇشۇ ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭكى خىتاي زۇلۇمىدىن ئۆز ۋەتىنىدىن قاڭقىپ چىقىپ كەتكەندىن كېيىن مۇشۇ شۇ ئۆزىنىڭكى چەت ئەللەردىكى ھاياتىنى تەسۋىرلىگەن بىر ناخشا دەپ. ئۇنىڭدىن كېيىن ھەر كونسېرت بەرگەن ۋاقتىمىزدا چوقۇم بىر لېفلەت تارقىتىمىز. ئۇيغۇرلار كىمۇ، ھازىر نەدە تۇرىدۇ، قانداق ئەھۋالدا ياشايدۇ دېگەندەك ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرۇش، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇر مۇزىكىسىنى يەنە بىر تەرىپىدە ئۇيغۇر مۇزىكىنى قىسقىچە پروگراممىمىزنى تونۇشتۇرۇش ئاشۇنداق. شۇ ئارقىلىق كۆپ كىشىلەرگە ئەمدى مەن ئىشىنىمەنكى يامان كۆپ ئىنسانلارغا مۇشۇ سەنئەت ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭكى كىملىكىمىزنى مىللىتىمىزنى تونۇتتۇق. ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلغا كەلگەن ۋاقىتتا بىز بۇ نېمىنى ئانسامبىلنى لوندون ئۇيغۇر ئانسامبىلنى يىپەك يولى ئانسامبىلغا ئۆزگەرتتۇق. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن باشلاپ مەن ئائىلەمدىكىلەر بىلەن بىراقلام ئالاقەم ئۈزۈلدى. ئانىڭدىن كېيىن ھەممىمىزنىڭ بېشىمىزدىن ئۆتۈۋاتقان بەش يىلنىڭزى ناھايىتى ئېغىر مۇشۇنداق يۇرت

ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ سابىق سېكرېتارى چېن چۈەنگو كېتىپ ئۇنىڭ ئورنىغا ما شېڭرۇي ئالماشقاندىن كېيىن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇش ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى يەنىلا داۋاملىشىۋاتقان بولۇپ ئاپتونوم رايونلۇق ئىسلاھات كومىتېتىنىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق مۇھىم ئىسلاھات نۇقتىلىرىدا يەتتە ساھە ئوتتۇز ئىككى تەرەپ بويىچە يۈزدىن ئارتۇق ئىسلاھات تەدبىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان بۇنىڭ ئىچىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يەنىلا تېررورلۇققا قارشى تۇرۇپ مۇقىملىقنى قوغداش ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتىنى كۈچەيتىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ سابىق سېكرېتارى چېن چۈەنگو كېتىپ ئۇنىڭ ئورنىغا ما شىڭرۇي ئالماشقاندىن كېيىن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇش ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى يەنىلا داۋاملاشماقتا ئىگىلىنىشىچە خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى تولۇق ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ بۇ رايوننى بىر بەلباغ بىر يول لىنىيىسىنىڭ ئەڭ مۇھىم ئىقتىساد ۋە قاتناش بازىسىغا ئايلاندۇرۇشتەك ئۇزۇن مۇددەتلىك پىلانى داۋاملىق ئىجرا قىلىنماقتا ئىكەن ستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ قارىشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى خىتاي باشلىقلىرى ئالماشقاندىن كېيىن مۇقىملىق بىلەن تەرەققىيات تەڭ تەكىتلىنىۋاتقان بەزى جەھەتتە قىسمەن يۇمشاش ئەھۋالى كۆرۈلگەن بولسىمۇ تۈپ سىياسەتتە ئۆزگىرىش يوق ئىكەن ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى مەيلى قانداق خىتاينى شەرقىي تۈركىستانغا باشلىق قىلسا قىلسۇن بۇ شەرقىي تۈركىستان سىياسىتى ئاساس قىسمى ئۆزگەرمەيدۇ ئەمدى بەزى مۇشۇ مېتودتان، ئۇسلۇبتان بىر ئۆزگىرىش بولۇشى مۇمكىن. بۇدا مۇشۇ ما شىڭرۇي كەلگەندىن بېرى بۇنىڭكى ئەڭ كۆپ دەۋاتقىنى ھەمدە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى، يەنى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتتان مۇشۇ ئىلىم-تېخنولوگىيە تەرەققىياتقىچە بىر سىياسىتىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولدى. ئەسلىندە ئالدىنقى يىلى مەركەزدە ئېچىلغان شەرقىي تۈركىستان خىزمەتلىرى دېگەن يىغىندىمۇ ئىقتىسادىي تەرەققىياتنى كۈچلەندۈرەيلى دېگەن بىر قارارمۇ بار. ئۇندان ئەۋەلكى شىنجاڭ ئىشلىرى خىزمەتىندە بۇنداق ئىبارىلار بەك ئازدى. چۈنكى چېن چۈەنگو كەلگەن چاغدا ھەممىمىز بىلىمىز، مۇقىملىق بولمىسا ھەممە نېمە نۆل دەپ. ھازىر ئەمدى شۇ نۆل دېگەننىڭ يېنىغا ئەمدى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىقتىسادىنىمۇ بىر كۈچلەندۈرۈپ، شۇنىڭ بىلەن بۇ ھەم سىياسىي بېسىمنىمۇ ئازراق بولسىمۇ ئازالتىپ، مانداق بىر سىياسەتكە ئايلاندۇرغاندەك تۇرىدۇ. بۇ نېمىنى ئىپادە قىلىدۇ دېگەندە، لاگېر سىياسىتى قىسمەن بىر نەتىجە ئالدى دەپ كۆرسەك بولىدۇ. ھەمدە تۈرمىگە تاشلىغانلارنى تۈرمىگە تاشلىدى، كېسىۋەتكەننى كېسىۋەتتى. ھازىر لاگېردىن بەزى كىشىلەرنى قويۇپ بېرىۋاتىدۇ. ئەتە-ئۆگۈن چەت ئەلگىمۇ بەلكى يول ئېچىش مۇمكىن، پاسپورتىنى بېرىشىمۇ مۇمكىن. يەنى مۇنداق دېگەن چاغدا ئازراق بىر يۇمشاش ئەھۋال بار. ئەمما شەرقىي تۈركىستان ئۈستىدىكى بۇ بېسىم سىياسىتى ئۆزگەرمەيدۇ دەپ ئويلايمەن مەن.

ئاممىغا تايىنىپ جەمئىيەتنى تۈزەش قۇرۇلمىسى بەرپا قىلىش قاتارلىق سىياسەتلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئامېرىكىدىكى كور ئانالىتىك تەتقىقات مەركىزى خىتاي ئىشلىرى تەتقىقاتچىسى ئاندرېس كور ئەپەندى بىزگە ئېلخەت بىلەن قايتۇرغان ئىنكاسىدا خىتاينىڭ نېمىشقا تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش سىياسىتىدە داۋاملىق چىڭ تۇرىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېدى

سىياسىي كۆزەتچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى خىتاينىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇپ، مۇقىملىقنى قوغداش دېگەن سىياسىتىنىڭ تىپىك مۇستەملىكىچىلىك سىياسىتى ئىكەنلىكىنى، بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر رايونىدىكى خەلقنى يا خىتايلاشتۇرۇپ يوقىتىش، ياكى تېررورلۇققا باغلاپ يوقىتىشقا ئۆتكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
نېمە ئۈچۈن خىتاي تېررورلۇققا قارشى تۇرۇپ، جەمئىيەت مۇقىملىقىنى ساقلاش دېگەندەك مۇشۇنداق بانالارنى داۋاملاشتۇرىدۇ دېگەندە. شەرقىي تۈركىستان بۇ يەرنىڭ ئىگىسى شۇ يەردىكى يەرلىك مىللەتلەر ئۇيغۇر نوپۇسىنى ئاساس قىلغان ئەمما خىتاي ئىشغالىيەت كۈچى بولغاندىن كېيىن بۇ مۇنداق دېگەن ۋاقتىدا خىتاينىڭكى تاجاۋۇزچىلىقىدىكى بىر مۇستەملىك زېمىن شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي دائىم ئەندىشىدە بۇ ئاتالمىش مۇقىملىق دېگىنى شۇ يەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭكى ۋە قازاق-قىرغىزلارنىڭكى بۇ يەرگە بولغان خوجىدارلىق ۋە بۇ خوجىدارلىقتىن ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىيەت، مەدەنىيەت، تەرەققىيات ئۇرۇنۇشى خىتاينىڭكى ئىشغالىيەت ھاكىمىيىتىنىڭ تۈپتىكى مەنپەئەتى بىلەن بۇ يەردە بىر توقۇنۇش بار. خىتاي بولسا بىزنىڭ زېمىنىمىزنى خىتاي دۆلىتىنىڭ مەنپەئەتىگە ئىشلىتىمەن دەيدۇ. ئۇ يەردىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا بىزگە ئوخشاش مىللەتلەر بولسا، بىز شۇ مۇھىتتىكى ئۆزىمىزنىڭ زېمىنىدىن پايدىلىنىپ، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى داۋاملاشتۇرىمىز، گۈللەندۈرىمىز دەيمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە بۇ توقۇنۇشنىڭكى كېلىپ چىقىشى. ئۇيغۇرلارنىڭ نارازىلىقى خىتاينى بىئارام قىلغان ھەم بۇ يەردە باستۇرۇشنى داۋاملاشتۇرۇپ كەلگەن، ئاخىرسى بۇ خىل باستۇرۇشنى ئۇيغۇرنىڭكى ئىسلام ئېتىقادى بولغانلىقىدىن بۇنى خەلقئارا تېررورىزمغا باغلاپ تۇرۇپ، مىللىي قىرغىنچىلىقنى داۋاملاشتۇرۇشنىڭ بىر باناسى قىلغان. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي بۇ مىللىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى ھەمدە ئۇيغۇرلارنى ۋە ئۇيغۇر بىلەن يېقىن بولغان قازاق قىرغىز ھەممىسىنى بۇ زېمىندىن مۇتلەق يوقىتىش يەنى ئۇلارنى يا خىتايلاشتۇرۇپ يوقىتىش ياكى مىللىي كىملىكى بىلەن پۈتۈنلەي يوقىتىش بۇ ئۇسۇلدا بۇنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بۇلار يەنىلا مۇقىملىقنى تېررورىزم قارشى دېگەن بانا بىلەن بۇنى داۋاملاشتۇرىدۇ دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ قارىشىچە خىتاينىڭ ئاتالمىش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇشى ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئېتىقادىنى باستۇرۇش ھېسابلىنىدۇ خىتاينىڭ شىنجاڭدا ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش دېگەن بۇ سىياسىتىمۇ تېررورلۇقنىڭ ئىدىيە ئاساسىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنىنى ئەرەب ئىسلامى ۋە خىتاي ئىسلامى دەپ ئىككىگە بۆلۈشتەك ھىيلىسى ناھايىتى خەتەرلىكتۇر بۇ دەقىقى ئىسلاھات دوكلاتىندا يەتتە خىل ئىشلارنىڭ ئىچىدە مىسالىغا مۇشۇ جەمئىيەتنىڭ مۇقىملىقى، تېررورىزمگە قارشى دېگەن گەپنى يەنە دەپ كېلىۋاتىدۇ. مىسالغا كېيىنكى يىللاردا مۇشۇ يالغۇزلا مۇشۇ لاگېر ئۈچۈن مۇقىملىق ئۈچۈن سەككىز مىليارد دوللار خەجلەپ بوپتۇ مانا. بولۇپمۇ بۇ يەردە دىنىي جەھەتتە يەنى ئىسلامنى خىتايلاشتۇرۇش يەنى ئىسلامنى ئىككىگە بۆلۈش يەنى بىر ئاراب ئىسلامى بىرى دە خىتاي ئىسلامى دېگەندەك بۇ ناھايىتى خەتەرلىك بىر سىياسەت ئەمما مۇسۇلمانلار تېخى بۇنىڭغا تېخى جىددىي قارىمايۋاتىدۇ. ئىلشات ھەسەن ئەپەندى ئۇيغۇرلار ئىسلام دىنىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن ئۇيغۇر ئىسلام مەدەنىيىتى شەكىللەندۈرگەنلىكىنى، شىنجاڭدا ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇش ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنىڭ ماھىيەتتە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى يوقىتىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئۇيغۇر ئىسلامنى قوبۇل قىلغاندىن تارتىپ، ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئىسلام مەدەنىيىتى بىلەن يۇغۇرۇلۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ھازىرقى ئالاھىدىلىككە ئىگە ئۇيغۇر ئىسلام مەدەنىيىتى بىرلىكتە بىر بەرپا قىلىنغان مەدەنىيەت. يەنە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ئىسلامدىن ئايرىپ قاراشقىمۇ بولمايدۇ، ئۇنى بىر ئايرىم مەدەنىيەت دېيىشكىمۇ قىيىن، چۈنكى بۇ ئىككىسى بىر-بىرسىگە مۇجەسسەملىشىپ كەتكەن. مەسىلەن، بىز پاسكىنا دەپ قارىغان چوشقا گۆشىنى يېمەسلىك، ھالال-ھارامنى ئايرىش، مۇھىتنى قوغداش، ئاسراش دېگەندەك بۇلارنىڭ ھەممىسى شۇنىڭدىن كېلىپ چىققان. دوپپا مەدەنىيىتىمىز ھەممىسى شۇ ئىسلامنىڭكى تەسىرىمۇ بار، ئۆزىمىزنىڭ مەدەنىيىتىنىڭ ئالاھىدىلىكىمۇ بار. مۇنداق دېگەن ۋاقتىدا بۇ ئېتىقادىمىز بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىزنىڭكى ئالاھىدىلىكىنى ھەم ئۇنىڭكى مۇكەممەللىكىنى ساقلاپ، ئۇنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، تا بۈگۈنگىچە ساقلاپ كەلگەن. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي ھاكىمىيىتى بۇ ئىشغالىيەت زېمىننى پۈتۈنلەي بويسۇندۇرۇش، بۇ زېمىننىڭ ئىگىسى بولغان ئۇيغۇرلارنى تەن جەھەتتىن، روھىي جەھەتتىن پۈتۈنلەي يوقىتىش ئۈچۈن، بۇلارنىڭكى قورغانى بولغان ھەم مەدەنىيىتىنىڭكى ئاساسىي نېگىزى بولغان ئىسلامنى يوقىتىش. بۇ يوقىتىشنىڭ ئۇسۇلى ئاتالمىش ئىسلامنى خىتايلاشتۇرۇش دېگەن گەپ. يەنە جۇڭگولاشتۇرۇش. جۇڭگولاشتۇرۇش دېگەن گەپ خىتايلاشتۇرۇش دېگەن گەپ. خىتايلاشتۇرۇش دېگەن گەپ ئۇ ئەسلىدىكى ئىسلامدىن ئۆزگەرتىش، يوقىتىش دېگەن گەپ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە بۇ ئىسلامنى خىتايلاشتۇرۇشنى تەكىتلەشنىڭكى مەقسىتى يەنە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭكى ئاساسىي تۈۋرۈكى بولغان، نېگىزى بولغان بۇ ئېتىقادنى يوقىتىش دېگەن گەپ.
خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ يىلقى شىنجاڭ ئىسلاھاتى پىلانىدا يەنە ھەرقايسى ۋىلايەت، شەھەر ۋە بىڭتۈەن ئورۇنلىرىنى ئىسلاھات سىناق نۇقتىلىرى قىلغان بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە ئىلى ۋىلايىتى ساياھەتچىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇش سىناق نۇقتىسى، قورغاس شەھىرى تاشقى سودا ئىسلاھاتى سىناق نۇقتىسى، قاراماي شەھىرى شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش ۋە رەقەملىك تېخنىكا شەھىرى قىلىشنىڭ سىناق نۇقتىسى، سانجى ئوبلاستى شەرقىي جۇڭغارنى گۈللەندۈرۈش سىناق نۇقتىسى، ئۈرۈمچى شەھىرى بازارلاشقان، قانۇنلاشقان ۋە خەلقئارالاشقان سودا مۇھىتى بەرپا قىلىشنىڭ سىناق نۇقتىسى، قۇمۇل شەھىرى ئېنېرگىيەدىن ئۇنىۋېرسال پايدىلىنىش سىناق نۇقتىسى، قەشقەر ۋىلايىتى ئىقتىسادىي رايون ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ سىناق نۇقتىسى خوتەن ۋىلايىتى ھەرقايسى يېزا كەنت مەھەللىلەرگىچە ئىش بېجىرىش تۈزۈمى ئورنىتىشنىڭ سىناق نۇقتىسى قىلىنماقچى ئىكەن بۇنىڭدىكى مەقسەت بەزى ۋىلايەت ۋە شەھەرلەرنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك مۇقىملىق ۋە ئەمىنلىكىنى قوغدىغان ئاساستا جىددىي ۋە مۇھىم بولغان بەزى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشىغا ئەۋزەل شارائىت يارىتىش ئۈچۈن ئىكەن

بۇنىڭدىن ئوتتۇز ئىككى يىل بۇرۇن بارىندا يۈزلىگەن ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان زۇلۇمىغا قارشى قىلغان ھەرىكەتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن قاتتىق باستۇرۇلغانىدى مەزكۇر ۋەقەنىڭ ئوتتۇز ئىككى يىللىق خاتىرە كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن ئىستانبۇلدىكى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن بارىن شېھىتلىرىنى خاتىرىلەش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلگەن تۆەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر بىز بۈگۈن مۇبارەك رامزان ئېيىدا بولۇپلا قالماي، بەشىنچى ئاپرېل يەنى سەيشەنبە كۈنى مەركىزى ئىستانبۇلدىكى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن

يەتتە يۈزدەك ئۇيغۇر جامائىتى قاتناشتى مۇراسىمغا يەنە ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارنىڭ رەھبەرلىرى ئۆلىمالار ۋە زىيالىيلارمۇ قاتناشتى مۇراسىم قۇرئان كەرىم تىلاۋەتى بىلەن باشلاندى مۇراسىمدا خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان سۆز قىلىپ بارىن ئىنقىلابى ۋە بۇ ئىنقىلاب جەريانىدا شېھىت بولغان قەھرىمانلارنى ئەسلەپ ئۆتتى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان سۆزىدە يەنە بارىن ئىنقىلابىدىن كېيىن چەت ئەللەردىمۇ سىياسىي ھەرىكەتلەرنىڭ كۈچەيگەنلىكىنى ۋە شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ خەلقئارالىشىشقا باشلىغانلىقىنى بايان قىلىپ ئۆتتى چەت ئەلدىمۇ شۇ خەلقىمىزنىڭ شۇ مۇجاھىدلىرىمىزنىڭكى بۇ قەيسەرلىكى پىداكارلىقى نەتىجىسىدە سىياسىي ھەرىكەتلىرىمۇ شۇنچىلىك كۈچەيدى خەلق بۈگۈنكى خەلقئاراۋىلاشقان ۋەزىيەتكە يېتىپ كەلدى ئارقىدىن شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭ رەئىسى دوكتور ئاتائۇللا شاھيار سۆز قىلىپ بارىن ئىنقىلابىدىن تەجرىبە ساۋاق ۋە دەرس ئېلىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىدى ئۇ ئاخىرىدا يىغىن ئەھلىگە خىتاب قىلىپ ئەركىن دۇنيادا ياشاۋاتقان پۈتكۈل شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ جۈملىدىن ئۆلىمالار زىيالىيلار ۋە تەشكىلات رەھبەرلىرى ۋە ھەر ساھەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتەن مىللەت ئۈچۈن بىرلىك ۋە ئىتتىپاقلىق ئىچىدە ئىش ئېلىپ بېرىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى مۇھتەرەم قېرىنداشلار مۇھتەرەم ئۇستازلار مۇھتەرەم ئۆلىمالار مۇھتەرەم زىيالىيلار مۇھتەرەم خەلقىمىز مۇشۇ يەردە ئولتۇرغانلار ھازىر خەلقىمىزنىڭ ناھايىتى ئالدىنقى سەپتىكى نۇرغۇن ئىشلارنى بېشىدىن ئۆتكۈزگەن قېرىنداشلار بىز قېرىنداشلار نېمە بولسا بولسۇن ھاياتتا تۇرغان ۋاقتىمىزدا قانچىلىك ياشايدىغانلىقىمىزنى بىلمەيمىز، قانچىلىك ئۆمرىمىز بارلىقىنى بىلمەيمىز. شۇنداق بولغان ئىكەن، مۇمكىن مەرتىبە ۋەتىنىمىز ئۈچۈن پايدىلىق، خەلقىمىز ئۈچۈن پايدىلىق، ئاخىرىتىمىز ئۈچۈن بىر نەرسىلەرنى بىر ئەمەللەرنى قىلايلى، مۇھتەرەم قېرىنداشلار! بىر مىللەتنىڭ قانداق قەد كۆتۈرۈشى، قانداق ئاياقتا تۇرۇشىنىڭ قانداق باسقۇچلىرى بارلىقىنى ھەممىمىز ياخشى كۆردۇق. بىزمۇ ئاشۇ باسقۇچلاردىن مەجبۇرىي ئۆتىمىز قېرىنداشلار. ئۇ باسقۇچلاردىن ئۆتمەي تۇرۇپ بىر يەرگە بارغىلى بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردىكى ئەڭ مۇھىم بولغان نەرسە. بىز نېمە بولسا بولسۇن، كۆز قارىشىمىز قانداق بولسا بولسۇن، ئېتىقادىمىز قانداق بولسا بولسۇن، چۈشەنچىلىرىمىز قانداق بولسا بولسۇن، ھەممىمىز تابىئىيكى ئاللاغا ھېساب بېرىمىز. بۇنى ئۆزىمىزگە ساقلاپ، مىيەدە بىز ئورتاق بىر شەكىلدە ئاشۇ ۋەتىنىمىز بولغان شەرقىي تۈركىستان ئۈچۈن بىر ئىشلارنى باراۋەر ھەمكارلىشىپ قىلايلى، مۇشۇ قېرىنداشلىرىمىز بىلەن باراۋەر كۈچىمىزنى بىرلەشتۈرەيلى، مۇھتەرەم قېرىنداشلار. ئاخىرىدا جامائەت ئەربابى ئابدۇقادىر ياپچان سۆز قىلىپ، بارىن ئىنقىلابىنىڭ ئەھمىيىتى ۋە تارىخىي قىممىتىنى يەكۈنلەپ ئۆتتى ئۇ بارىن ئىنقىلابىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى شەرقىي تۈركىستاننىڭ بارىن يېزىسىدا قوزغالغان خىتاي ئىشغالىيىتىگە ۋە خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقى ئۈستىدىن يۈرگۈزگەن زۇلۇملىرىغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان بىر قېتىملىق قوراللىق ھەرىكەت ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى يەنى بۇنىڭدىن ئوتتۇز ئىككى يىل بۇرۇن، توقسىنىنچى يىل بەشىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستانغا تاجاۋۇز قىلىپ بېسىپ كىرىپ، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بارلىق جىنايى قىلمىشلىرىنىڭ ھەممىسىغا قارشى تۇرۇشنىڭ باش ئانىسى، باش چوڭ سەۋەبى بولغان، يەنى شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىش جىنايىتىغا قارشى بىر قوراللىق جىھاد. خاتىرىلەش مۇراسىمى، شېھىتلەرنىڭ روھىغا ئاتاپ دۇئا ئوقۇش.